ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນການດຳເນີນງານຂອງກອງທຶນພັດທະນາ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຄວາມຍາກຈົນຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ ໃນໄລຍະ 15 ປີທີ່ຜ່ານມາ ຊົງລິດ ໂພນເງິ ນ ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ໄດ້ສະແດງການຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນການດຳເນີນງານຂອງກອງທຶນລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໃນຊ່ວງ ປີ 2003 ຫາ 2018 ກໍຄື 15 ປີທີ່ຜ່ານມາ ວ່າກອງທຶນລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວເປັນກ້າວໆມາ ໂດຍໄດ້ລະດົມທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສ້າງຖະໜົ ນຫົນທາງ ສ້າງໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ສ້າງຊົນລະປະທານ ແລະ ການສ້າງເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດຜະລິດສິນຄ້າໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີລາຍຮັບທີ່ສາມາດລ້ຽງດູຄອບຄົ ວໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ ລວມເຖິງການຂະຫຍາຍໂອກາດດ້ານການສຶກສາໄປສູ່ຊົນນະບົດໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ດັ່ງທີ່ທ່ານທອງລຸນໄດ້ຢືນຢັນ ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ກອງທຶນລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ມີຜົນງານຫຼາຍ ຄື ຊຸມມື້ນີ້ ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມຂອງເດັກໃນເກນອາຍຸ 5 ປີ ຢູ່ໃນບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍ ຫຼືວ່າເມືອງເປົ້າໝາຍ ທີ່ເຮົາຈະລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ກໍບັນລຸເຖິງ 98.8 ສ່ວນຮ້ອຍ ອັນນີ້ມັນເປັນຕົວເລກທີ່ສູງ ຂ້າພະ ເຈົ້າຄິດວ່າ ກອງທຶນນີ້ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ ໄດ້ທຸ່ມເທເຫື່ອແຮງ ສະຕິປັນຍາ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຖືປະຊາຊົນ ບ້ານ ເມືອງ ແລະ ຄອບຄົວທຸກຍາກເປັນເປົ້າໝາຍ ອັນນີ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ທາງດ້ານເ ຈົ້າໜ້າທີ່ທະນາຄານໂລກປະຈຳລາວເປີດເຜີຍວ່າ ກອງທຶນລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃນລາວ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມ 54 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ສຳລັບນຳໃຊ້ໃນການຈັດຕັ້ງປ ະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງຮ່າງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຍາກຈົນຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ ໃນຊ່ວງປີ 2017 ຫາ 2019 ໃນນີ້ ລັດຖະບານລາວໄດ້ປະກອບສ່ວນພຽງ 6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ສ່ວນ ທີ່ເຫຼືອກໍກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານໂລກ 30 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ລັດຖະບານສະວິດເຊີແລນຊ່ອຍເຫຼືອ 18 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ພາຍໃຕ້ສະພາບການທີ່ມີງົບປະມານຢ່າງຈຳກັດດັ່ງກ່າວ ກໍເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ ງປະຕິບັດ ວຽກງານຕ່າງໆຂອງກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຍາກຈົນໃນລາວ ສາມາດດຳເນີນການໄດ້ຢ່າງຈຳກັດດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກການທີ່ລັດຖະບານລາວ ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຍາກຈົນ ຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຈຳນວນ 12,011 ຄອບຄົວ ລົບລ້າງຄວາມຍາກຈົນໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງໃນ 200 ບ້ານ ແລະ ສ້າງຕັ້ງບ້ານພັດທະນາໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 561 ບ້ານ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ໃນທົ່ວປະເທດລາວ ມີບ້ານພັດທະນາແລ້ວ 4,138 ບ້ານ ແລະ ມີ ບ້ານໃຫຍ່ທີ່ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 45 ເປັນ 56 ເມືອງ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຍັງມີຄອບຄົວທີ່ຍາກຈົນເຫຼືອຢູ່ເຖິງ 64,593 ຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານທຸກຍາກອີກ 1,536 ບ້ານ ທີ່ລັດຖະບານລາວຈະຕ້ອງດຳ ເນີນມາດຕະການເພື່ອລົບລ້າງບັນຫາຍາກຈົນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ພາຍໃນປີ 2020 ໝາຍຄວາມວ່າຍັງມີເວລາອີກ 2 ປີ ທີ່ລັດຖະບານລາວຈະຕ້ອງດຳເນີນມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ຂະນະທີ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ລັດຖະບານລາວກັບຍັງສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຍາກຈົນຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຕ່ຳກວ່າເປົ້າໝາຍ ກໍຄືສາມາດລົບລ້າງ ຄວາມຍາກຈົນໄດ້ບໍ່ເຖິງ 2% ໃ ນທົ່ວປະເທດ ສ່ວນອັດຕາການເຂົ້າເຖິງຫຼັກປະກັນໃນດ້ານສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນລາວ ກໍສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 34.7% ໃນຂະນະທີ່ເປົ້າໝາຍໄດ້ວາງເອົາໄວ້ເຖິງ 51% ຂອງຈຳນວນປະຊາກອນລາວທັ ງປະເທດ ສ່ວນສະພາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ຄາດໝາຍວ່າລາວຈະຫຼຸດພົ້ນຈາກສະພາບດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2024 ເພາະ ລັດຖະບານລາວປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ 2 ໃນ 3 ເງື່ອນໄຂ ກໍຄື ຍອດລາ ຍຮັບແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ ຫຼື GNI ຕ້ອງບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 1,242 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນ ໂດຍລັດຖະບານລາວປະຕິບັດໄດ້ທີ່ລະດັບ 1,996 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນ ໃນປີ 2015 ກັບດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ ຫຼື HAI ຕ້ອງເຖິງອັດຕາສະເລ່ຍ 66% ຊຶ່ງລັດຖ ະບານລາວປະຕິບັດໄດ້ທີ່ລະດັບ 72.8% ໃນປີ 2015 ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ VOA